ລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 116 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນປະເທ ດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ລີເບຍ ເຢເມນ ໂຊມາເລຍ ແລະ ປາກິສຖານ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ທຳນຽບຂາວໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄງການໜຶ່ງທີ່ເຄີຍປິດລັບມາໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ແຜນການອັນໜຶ່ງທີ່ທ າງການກ່າວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດການເຊັ່ນນັ້ນມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນ ຜູ້ສື່ຂ່າວ VOA ປະຈຳທຳນຽບຂາວ Mary Alice Salinas ມີລາຍລະອຽດຕື່ມ ເຊິ່ງໄຊຈະເລີນສຸກຈະນຳເອົາມາສະເໜີທ່ານ ຄືກັນກັບຢູ່ໃນປະເທ ດເຢເມນນີ້ ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນໂດຣນແມ່ນໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນ 64 ຫາ 116 ຄົນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2009 ຫາ 2015

ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດໃຫ້ໂປ່ງໃສຢູ່ ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ອີງຕາມຜູ້ອຳນວຍການອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດ ແມ່ນວ່າໄດ້ມີການໂຈມຕີ 50 ຄັ້ງ ຢູ່ໃນປາກິສ ຖານ ໂຊມາເລຍ ເຢເມນ ແລະ ລີເບຍ ບົດລາຍງານນັ້ນບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການໂຈມຕີຫຼາຍບັ້ນ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ່ງກັນຢູ່ ເຊັ່ນວ່າ ອີຣັກ ຫຼື ຊີເຣຍ ເປັນຕົ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໂອບາມາໄດ້ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ເປັນຕົ້ນມາ ໂຄງການທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍເປັນຄວາມລັບ ໄດ້ໂຜ່ໂຕອອກມາໃຫ້ຮູ້ກັນວ່າ ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີອະນຸພາບທີ່ສຸດໃນການຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ສະນັ້ນ ທ່ານໂອບາມາຈຶ່ງອອກຄຳສັ່ງດ້ານບໍລິຫານ ໂດຍແ ນເປົ້າໝາຍໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນ

ແມ່ນຖືກປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສູນເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການປະຕິບັດການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນໄປນັ້ນ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງ ພວກເຮົາ ແຕ່ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດຕ່າງໆໄດ້ລາຍງານວ່າ ຈຳນວນການເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນແມ່ນມີສູງຂຶ້ນກວ່ານັ້ນ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ

ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະໄຕ່ຕອງວ່າ ກົດລະບຽບຊຸດໃດທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ ແລະ ມາດຕະຖານແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ ມັນແຕກຕ່າງກັນລະ ຫວ່າງການໃຊ້ກຳລັງທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກລົບໃຫ້ເປັນຂັ້ນທຳອິດ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ກຳລັງຮ້າຍແຮງຂັ້ນເປັນຕາຍ ຍ້ອນເຫັນວ່າບໍ່ມີອັນອື່ນດີກວ່າ

ຈະຕ້ອງໃຫ້ມີການສົນທະນາກັນທີ່ຈຳເປັນນີ້ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບລັດຖະສະພາ ແລະ ປະຊາຊົນອາເມລິກັນ ແລະ ບັນດາພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ພິທັກຮັກສາໄວ້ ເພື່ອຫາຄວາມສົມດຸນອັນຖືກຕ້ອງ ທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຊາວອາເມລິ ກັນ ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຕ້ອງປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະພະຍາຍາມທີ່ຈະເຜີຍແບ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບອາວຸດທີ່ສຳຄັນໃນການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍກໍຕາມ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA